ໂອ້ ໂຕນີ້ສຳຄັນທີ່ສຸດເລີຍ ຄາລິຟໍເນຍນີ້ເຂົາດີແມນ ແປວ່າເຂົາບັງຄັບລົດເກືອບທຸກຄັນຕ້ອງໄດ້ມາເຮັດສະໝອກເຊັກ ແຕ່ລະເທື່ອນີ້ດົນປານໃດ ມີກຳນົດດົນປານໃດ ຕ້ອງໄດ້ມາກວດ ລົດອາຍຸຫົກປີນີ້ຕ້ອງທຸກ ໆສອງປີເນາະ ຄັນລົດອາຍຸ ເອີ ໄດ້ສີ່ປີນີ້ ແປວ່າການເຂົ້າມາຈາກຕ່າງລັດ ຫຼືວ່າການປ່ຽນທະບຽນ ປ່ຽນຊື່ເນາະ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ຕ້ອງໄດ້ມາຜ່ານສະໝອກເຊັກສາກ່ອນ ຖ້າບໍ່ຜ່ານສະໝອກເຊັກ ເຂົາກະບໍ່ເອົາ ອັ ນນ່າ ຄ່າທາງໃຫ້ເນາະ ເຂົາບໍ່ໃຫ້ສະຕິກເກີອັນນັ້ນ ບໍ່ມີທະບຽນຂັບລົດໄປໃນຫົນທາງ ຫຼືວ່າຈອດນຳຫົນທາງໄດ້ ກວດ smog check ແຕ່ລະເທື່ອລາຄາເທົ່າໃດ ຕາມແຮງງານທົ່ວໄປກໍປະມານ 40 ດອນເນາະ ຄ່າ smog check labor ເຂົ າເອີ້ນ smog check labor fee ເຮົາໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ ກວດນີ້ກໍປະມານ 25-30 ນາທີເນາະ ຄັນໜຶ່ງ ເພາະວ່າທັງເຮັດ paperwork ເຮັດຫຍັງພ້ອມ ປະມານ 25-30 ນາທີ ບັດນີ້ເວລາກວດຫັ້ນ ມັນຜ່ານຫຼືບໍ່ຜ່ານຫັ້ນ ມັນເປັນນຳຫຍັງ ໃນເຄື່ອງຈັກກະ ມີຫຼາຍເຫດການ ຄັນລົດເກົ່າມັນກະຕາມທຳມະດາ ລົດເກົ່າມັນກະຕ້ອງໄດ້ສ້ອມແປງຫຼາຍອັນເນາະ ມັນແບບພວກ ອັນນ່າ ສາຍລົມສາຍອາກາດ ຫຼືວ່າເຄື່ອງມັນອາດຈະເສື່ອມເສຍໄປເນາະ ລົດເກົ່າເນາະ ລະມັນກະ ລົດໃໝ່ມັນກະມີຫຼາຍຢ່າງ ມັນກະມີຫຼາຍ sensor ເນາະ ບ້ານເຮົາກະເອີ້ນອັນຫຍັງ sensor ນີ້ກະການ ທີ່ວ່າ sensor ມີຫຼາຍ ກ່ອນມັນຊິເພໄດ້ຫັ້ນໜຶ່ງ ລາງເທື່ອ ອັນນ່າ gas cap ເຮົາຫັ້ນນ່າ ອັນບ່ອນເຮົາອັນອັດຝານ້ຳມັນຫັ້ນນະ ອັດບໍ່ແໜ້ນ ລະອາຍນ້ຳມັນມັນຮົ່ວອອກ ມັນມີຄອມພິວເຕີມັນ detect it ມັນຕ້ອງ monitor ມັນ ການ ອັນນ່າ ອາຍນ້ຳມັນຮົ່ວອອກຈາກຖັງນ້ຳມັນໜຶ່ງ ລະກະຈັກບໍ່ດີໜຶ່ງ ລະກະສາຍໄຟບໍ່ດີ ມັນກະມີຫຼາຍ ມີຫຼາຍຢ່າງ ມີກະຫຼາຍ ໂອເຄ ບັດນີ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງ smog check ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ ຫຼືວ່າທ່ານຮູ້ ມັນພົວພັນກັບເຮັດໃຫ້ດິນຟ້າອາກາດ ເລື່ອງບັນຫາຄວາມຮ້ອນຄວາມອົບເອົ້າຊຸມື້ນີ້ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນລະ ແມ່ນ ອ່າ smog check ຄາລິຟໍເນຍນີ້ດີແມນ ດີແມນຫຼາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນ hydrocarbon ເນາະ H C ນີ້ເຮົາເອີ້ນ ອ່າ ລະກະຄາບອນໄດອອກໄຊເນາະ NOx ອັນນີ້ມັນກ່ຽວກັບພວກໂອໂຊນ ກະມັນ ຖ້າທ່ານມາ ອ່າ ມາເມືອງແຄລິຟໍເນຍນີ້ ເມືອງ LA ແນ່ ຊາຄຣາເມນໂຕ ແຊນຟຣານຊິສໂກ ແຖວພວກເ ຊົາເທີນແຄລິຟໍເນຍ ແຊນດີເອໂກນີ້ ທ່ານອາດຈະມອງເຫັນໄດ້ວ່າໂອໂຊນຂອງອັນແຄລິຟໍເນຍນີ້ ມັນຈະ ມັນຈະບາງຫຼາຍ ທ່ານຈະສັງເກດເຫັນໄດ້ ມັນຈະເປັນສີແບບ ນ້ຳຕານອ່ອນໆ ຢູ່ເທິງຟ້າເນາະ ອັນນັ້ນ ເຂົາເອີ້ນ hydrocarbon ກັບ ອ່າ NOx ກັບ sunlight ເນາະ ມັນປະສົມຢູ່ນຳກັນ ລະມັນອາດຈະເຫັນເປັນສີ ສີບຣາວເນາະ ບ້ານເຮົາເອີ້ນ ເຂົາເອີ້ນກະແມ່ນ ພາສາລາວກະແມ່ນສີນ້ຳຕານອ່ອນໆເນາະ ທ້ອງຟ້າມັນ ອັນນີ້ມັນເຮັດ ເຮັດໃ ຫ້ຜິວໜັງນີ້ ອັນນ່າ ເປັນ cancer ໄດ້ໜຶ່ງ ລະກະ ອ່າ ອາກາດທີ່ເຮົາຫັນໃຈເຂົ້າ ອາດເປັນປອດ cancer ນັ້ນແຫຼະ California ທີ່ຕ້ອງໄດ້ບັງຄັບລົດ ເກືອບໝົດທຸກຄັນແຫຼະເຮັດ ເພາະສະນັ້ນແຫຼະ ມັນເຮັດໃຫ້ອັນບໍ່ຊ່ອຍປົກປ້ອງເລື່ອງແສງ ຕາເວັນແມ່ນບໍ່ ທີ່ວ່າສ່ອງລົງມາ ແມ່ນແຫຼະ ມັນ ມັນໂອໂຊນມັນບາງອອກ ໂອໂຊນນີ້ມັນຈະ protect ອັນນ່າ human ຫຼືວ່າຕ່າງໆຈາກແສງຕາເວັນທີ່ມັນເປັນ ເປັນພິດຮ້າຍແຮງນະ ມັນລົງມາ ມັນລົງມາແຮງໂພດ ວ່າຊັ້ນສະ ໂ ອເຄ ບັດນີ້ແຕ່ລະມື້ ທ່ານກວດເລື່ອງນີ້ຈັກຄັນລົດ ໂອ ກະ average ປະມານ ເອີ ຮ້ານໃໝ່ນີ້ກະບໍ່ຫຼາຍເນາະ ເພາະວ່າເຮົາກະເສຍລູກຄ້າໄປຫຼາຍເນາະ ແຕ່ຮ້ານເກົ່ານີ້ກະປະມານ 12 ຫາ ຫາ 20 ຄັນ ມື້ໜຶ່ງ ປະມານນັ້ນແຫຼະ ປັດຈຸບັນນີ້ທໍ່ໃດ ປະມານ ປະມານ ປັດຈຸບັນນີ້ກະ 8 ຫາ 10 ຫຼືວ່າ 15 ເນາະ ມັນກະແຕ່ເປັນບາງມື້ ແລ້ວກະແປງລົດກະເລື່ອງອື່ນໆໄປແມ່ນບໍ່ ເອີ ແປງໄປອື່ນໆໄປພ້ອມ ແລ້ວເຮົາກະ ເອີ ມີຊ່າງ ອັນນ່າ ນຳກັນ 3 ຄົນເນາ ະ ກະມີລູກຊາຍໜຶ່ງ ລູກຊາຍດຽວນີ້ກະບໍ່ໄດ້ເຮັດນຳ ແລ້ວກະມີຄົນລາວ 2 ຄົນນະ ຜູ້ໜຶ່ງກະເລີ່ມຮຽນ ອັນນັ້ນ ຮຽນໃໝ່ ແລ້ວກະໄປເຂົ້າ ອັນ ຮຽນ college ຢາກໄດ້ດີກຣີແດ່ ເຮົາກະເອົາມາສອນເນາະ ເອີ ແລ້ວໝໍໜຶ່ງຄົນລ າວເຮົາ ກະຢູ່ນຳເຮົາກະປະມານເກືອບ 15 ປີແລ້ວເດ້